ທ່ານຄົງບອກວ່າທ່ານເຮັດບໍ່ໄດ້ ເມື່ອຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາເຮັດວຽກແຕ່ມີນ້ຳບໍ່ພໍ ທ່ານກໍຈະຮູ້ສຶກຄືກັນກັບການລ້າງຖ້ວຍກອງໃຫຍ່ດ້ວຍນ້ຳພຽງຈອກດຽວ ເຊິ່ງບໍ່ມີທາງຈະລ້າງໃຫ້ສະອາດໄດ້ ຜົນເສຍຂ ອງຮ່າງກາຍນັ້ນຈະມີຫຼາຍກວ່າຖ້ວຍຈານທີ່ບໍ່ສະອາດ ເພາະລະບົບຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍຈະໄດ້ຮັບການກະທົບກະເທືອນຄືກັນ ຮ່າງກາຍຈະຂັບຖ່າຍສິ່ງເສດເຫຼືອອອກຈາກຮ່າງກາຍໄດ້ຢ່າງລຳບາກ ເພາ ະສິ່ງເສດເຫຼືອຈະເຂັ້ມຂຸ້ນໂພດຈົນເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍມີກິ່ນເໝັນ ລົມຫາຍໃຈເໝັນ ແລະ ປັດສະວະກໍມີກິ່ນແຮງຄືກັນ ນ້ຳມີຄຸນຄ່າຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ການຮັກສາສຸຂະພາບ ດັ່ງນັ້ນ ຄົນທີ່ດື່ມນ້ຳບໍ່ພຽງພໍມີໂອກາດສ່ຽງຕໍ່ກ ານຕິດໂລກ ຫຼື ພະຍາດໃນລະບົບປັດສະວະ ແລະ ອາດເປັນໜິ້ວໄດ້ ການດື່ມນ້ຳຢ່າງພຽງພໍມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການຮັກສາອຸນຫະພູມພາຍໃນຮ່າງກາຍໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມ ນ້ຳຈຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນເພື່ອ ໃຫ້ໝາກໄຂ່ຫຼັງເຮັດວຽກໄດ້ດີ ຖ້າທ່ານຜູ້ຟັງກິນຢາເປັນປະຈຳ ນ້ຳກໍຍິ່ງເປັນອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນເພື່ອຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຢາສະສົມ ຫຼື ຕົກຄ້າງຢູ່ໃນຮ່າງກາຍ ໃນບາງເວລາ ຖ້າຮ່າງກາຍຂາດນ້ຳ ເພາະໄດ້ ຮັບນ້ຳບໍ່ພຽງພໍ ຫຼື ເກີດຈາກການສູນເສຍນ້ຳຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ນ້ຳໃນຮ່າງກາຍຫຼຸດນ້ອຍລົງ ທ່ານກໍຈະມີອາການປາກແຫ້ງ ຜິວໜັງຫ່ຽວແຫ້ງ ນ້ຳໜັກຫຼຸດລົງ ມີນ້ຳປັດສະວະນ້ອຍລົງ ຕາໂກນ ເມື່ອຍງ່າຍ ແລະ ຕ້ອງກ ານດື່ມນ້ຳ ເມື່ອມີອາການເຫຼົ່ານີ້ເມື່ອໃດ ຕ້ອງຮີບດື່ມນ້ຳທັນທີ ເພາະວ່າຖ້າຮ່າງກາຍຂາດນ້ຳດົນເກີນໄປ ແລະ ບໍ່ມີການດື່ມນ້ຳທົດແທນນ້ຳທີ່ຂາດຫາຍໄປ ຮ່າງກາຍຈະປັບຕົວເພື່ອຮັກສາຄວາມສົມດຸນຂອງ ນ້ຳໃນຕົວເຮົາເອງ ໂດຍການຜະລິດສານຊະນິດໜຶ່ງອອກມາ ມີຊື່ວ່າ Histamine Vasopressin ສານເຫຼົ່ານີ້ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຮັກສານ້ຳໄວ້ຕາມພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ແຕ່ຜົນຂອງການຫຼັ່ງອອກມາຂອງສານເຫຼົ່ານີ້ຈະເ ຮັດໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນເຮົາໄດ້ອີກ ທ່ານຜູ້ຟັງ ການຂາດນ້ຳມີຜົນຕໍ່ເນື້ອງອກໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ເສັ້ນໃຍພືດເຮັດໃຫ້ອາຈົມໃນລຳໄສ້ໃຫຍ່ບໍ່ແຂງ ເພື່ອສະດວກໃນ ການຂັບຖ່າຍ ແຕ່ຖ້າທ່ານຜູ້ຟັງດື່ມນ້ຳບໍ່ພໍ ຮ່າງກາຍຈະພະຍາຍາມດູດຊຶມນ້ຳທີ່ຢູ່ໃນອາຈົມກັບຄືນໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ຜົນທີ່ຕາມມາກໍຄື ອາຈົມຂອງຄົນທີ່ດື່ມນ້ຳບໍ່ພໍຈະແຂງ ເຮັດໃຫ້ຂັບຖ່າຍລຳບາກ ຈົນອາດເປັ ນສາເຫດຂອງໂລກບາງຊະນິດທີ່ຈະຕາມມາ ດັ່ງນັ້ນ ການດື່ມນ້ຳໃຫ້ພຽງພໍຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ລະບົບຂັບຖ່າຍຂອງຄົນເຮົາເປັນຢ່າງດີ ມີການສຶກສາວິໄຈທາງດ້ານວິຊາການພົບວ່າ ຄົນທີ່ກິນເສັ້ນໃຍພືດຫຼ າຍກວ່າ 30 ກຣາມຕໍ່ມື້ ຈະຫຼຸດອາການສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໄສ້ຕິ່ງໃນລຳໄສ້ໄດ້ເຖິງ 20 ເປີເຊັນ ສ່ວນຄົນທີ່ດື່ມນ້ຳຫຼາຍກວ່າ 6 ຈອກຕໍ່ມື້ ຈະຫຼຸດອັດຕາການເປັນໄສ້ຕິ່ງໃນລຳໄສ້ໃຫຍ່ໄດ້ເຖິງ 40% ແລະຖ້າດື່ມນ້ຳຫຼາຍ ແ ລະກິນເສັ້ນໃຍອາຫານຫຼາຍກໍຈະຫຼຸດອັດຕາສ່ຽງໄດ້ເຖິງ 70% ເພາະຄົນສ່ວນຫຼາຍຄິດວ່າການດື່ມນ້ຳບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ້ອງກັນມະເຮັງຕ່າງໆ ມາຮອດປີ ຄສ 1990 ວາລະສານການແພດ New England ໄດ້ລາຍງານການເ ປັນມະເຮັງພົກຍ່ຽວ ໂດຍການສຶກສາຈາກຜູ້ຊາຍ 47,000 ກວ່າຄົນ ເຊິ່ງມີການຕິດຕາມພຶດຕິກຳຂອງການດື່ມນ້ຳຂອງຄົນເຫຼົ່ານີ້ ໂດຍກຸ່ມທຳອິດຈະເປັນຜູ້ດື່ມນ້ຳຫຼາຍກວ່າ 10 ຈອກ ແລະກຸ່ມທີ 2 ດື່ມນ້ຳນ້ອຍກວ່າ 6 ຈອ ກ ຜົນອອກມາປາກົດວ່າກຸ່ມທີ 1 ເປັນມະເຮັງພົກຍ່ຽວນ້ອຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງກຸ່ມທີ 2 ເພາະສະນັ້ນການດື່ມນ້ຳມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການປ້ອງກັນມະເຮັງພົກຍ່ຽວ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກິນອາຫານຢູ່ນັ້ນ ເມື່ອທ່ານກືນ ອາຫານບໍ່ລົງ ແລະຮູ້ສຶກວ່າແຄ້ນເຂົ້າ ຫຼືເຂົ້າຄາຄໍ ທ່ານກໍດື່ມນ້ຳໄດ້ທັນທີແມ່ນບໍ່ ເພາະຮ່າງກາຍຂາດນ້ຳໃນການລຳລຽງອາຫານ ການດື່ມນ້ຳເຂົ້າໄປນັ້ນເປັນການແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະໜ້າເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ ຖ້ າທ່ານດື່ມນ້ຳກ່ອນກິນເຂົ້າຢ່າງພຽງພໍ ກໍຈະບໍ່ມີອາການຂາດນ້ຳ ຫຼືຈິບນ້ຳລະຫວ່າງຄາບອາຫານກໍຍິ່ງດີ ຢ່າລືມວ່າການດື່ມນ້ຳບໍ່ພຽງພໍ ບໍ່ພຽງແຕ່ຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ການກິນອາຫານເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ ການຫຼັ່ງນ້ຳຍ່ອຍອີກດ້ວຍ ຖ້າດື່ມນ້ຳບໍ່ພຽງພໍ ຈະມີຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຜະລິດນ້ຳເມືອກນ້ອຍລົງ ເຊິ່ງອາດເປັນສາເຫດສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ກະເພາະມີບັນຫາ ນ້ຳບໍ່ມີແຄລໍຣີ ດັ່ງນັ້ນທ່ານທີ່ຫຼຸດນ້ຳໜັກສາ ມາດດື່ມນ້ຳໄດ້ເຕັມທີ່ ແຕ່ນ້ຳຊາກາເຟ ນ້ຳຫວານມີແຄລໍຣີ ນອກຈາກນີ້ການດື່ມນ້ຳຍັງເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈແຈ່ມໃສ ເມື່ອໃດທີ່ຂາດນ້ຳ ສະໝອງຈະບໍ່ປອດໂປ່ງ ເຮັດໃຫ້ອາລົມເສຍໄດ້ງ່າຍ ແລະໃຈຮ້າຍ ເມື່ອໃດທີ່ ຮ່າງກາຍຂາດນ້ຳ ເມື່ອນັ້ນຈະເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ມີບັນຫາທາງດ້ານສຸຂະພາບ ເຊິ່ງໄດ້ແກ່ ໂລກຂໍ້ອັກເສບ ໂລກຄວາມດັນສູງ ໄຂມັນໃນເສັ້ນເລືອດສູງ ຫຼືຈົນກະທັ້ງເປັນໂລກພູມແພ້ຫຼາຍຊະນິດ ຢ່າລືມວ່າ ການດື່ມນ້ຳອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ແມ່ນນ້ຳລ້າໆບໍ່ພໍ ແລະບໍ່ຄວນນັບວ່າເປັນນ້ຳທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການ ເຮົາຄວນດື່ມນ້ຳທຳມະດາຫຼືນ້ຳລ້າໆ ເພາະນີ້ຄືນ້ຳບໍລິສຸດທີ່ມີຄຸນຄ່າຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ນ້ຳປະສົມສີປະສົມນ້ຳຕ ານ ສູ້ນ້ຳທຳມະດາບໍ່ໄດ້ ສຳລັບມື້ນີ້ຂໍລາໄປກ່ອນ ສະບາຍດີ ທ່ານທີ່ຟັງຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຂໍແນະນຳປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂ ະພາບ ແບບກະທັດຮັດ ເຊິ່ງເປັນປຶ້ມຄູ່ມືໃນການຮັກສາສຸຂະພາບ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະມອບໃຫ້ທ່ານຟຣີ ແລະຂໍໃຫ້ທ່ານຖ້າຟັງວິທີຂໍປຶ້ມໃນທ້າຍຂອງລາຍການຂອງພວກເຮົາເດີ້ ຂະນະນີ້ ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ ານທຸກໆຄົນ

ຫຼືອີເມວມາ lao@awr.org lao@awr.org
ລາຍການຕໍ່ໄປນີ້ ອ້າຍສຳລານຈະນຳສະເໜີບົດເພງທີ່ມ່ວນໆ ຈາກນັກຮ້ອງນ້ອງໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງເພງ

ຄືຫຼັກການປະຕິບັດຂອງມະນຸດທຸກຄົນ
ອາຈານສິງຫາຈະນຳເລື່ອງລາວຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງໄດ້ແລ້ວ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ສົງຄາມຢິວ ປາເລສະຕາຍ ແລະ ປະເທດອາຣັບທີ່ເຮົາເຫັນຢູ່ໃນຂ່າວທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ເລື້ອຍໆນັ້ນ ມັນມີຄວາມເປັນມາອັນຍືດຍາວ ແລະກໍບໍ່ໜ້າເຊື່ອເລີຍວ່າ ຄົນສອງຊົນຊາດ ສອງກຸ່ມທີ່ກຳລັ ງຂັດແຍ່ງກັນຢູ່ນີ້ ມີຮາກຖານທີ່ມາຈາກພໍ່ດຽວກັນ ເປັນປະເທດທີ່ເກີດຈາກຄວາມເປັນພີ່ເປັນນ້ອງກັນ ເພາະຕ່າງກໍເປັນລູກຫຼານຂອງອັບຣາຮາມ ຜູ້ສືບທອດມາຈາກບັນພະບຸລຸດຄືໂນອາ ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ບ ອກໃຫ້ເຂົາຍ້າຍອອກຈາກເມືອງເອີ ເພື່ອໄປຢູ່ໃນດິນແດນທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງໄດ້ຕຽມໄວ້ໃຫ້ ເພື່ອສຳລັບການສ້າງຊາດຂຶ້ນມາໃໝ່ ຊຶ່ງຈະຕັ້ງຢູ່ໃນແປເລສະຕາຍ ປັດຈຸບັນນີ້ກໍຄືປະເທດອິດສະຣາເອນ ແລະ ປະ ເທດທີ່ໃກ້ຄຽງ ເຊັ່ນວ່າຈໍແດນ ຫຼື ເລບານອນ ເຫດທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງຮຽກອັບຣາຮາມ ກໍເພາະວ່າເຂົາເຊື່ອ ແລະກໍຕິດຕາມພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງສ້າງໂລກຈັກກະວານ ຜູ້ຊົງສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ມີຜູ້ໄຖ່ໂລກມາເກີດຂຶ້ນຢູ່ ໃນໂລກ ເພື່ອໄຖ່ມະນຸດທຸກຄົນໃຫ້ອອກຈາກຄວາມຜິດບາບຂອງເຂົາ ອັບຣາຮາມອອກມາຈາກບ້ານເມືອງຂອງເຂົາ ພ້ອມດ້ວຍຄົນໃຊ້ ແລະ ສັດລ້ຽງ ຊຶ່ງຖືວ່າມັນເປັນຊັບສົມບັດຂອງຄົນຢູ່ໃນສະໄໝນັ້ນ ເຂົາ ໄດ້ໄປຕາມພຣະປະສົງທີ່ພຣະອົງຊົງບອກ ໂດຍບໍ່ຮູ້ວ່າຈຸດໝາຍປາຍທາງນັ້ນຢູ່ບ່ອນໃດ ຂະນະນັ້ນອັບຣາຮາມອາຍຸກໍແກ່ຫຼາຍແລ້ວ ແຕ່ຊາຣາພັນລະຍາຂອງເຂົາໄດ້ເປັນໝັນ ແລະຄິດວ່ານາງຄົງສິບໍ່ມີລູກອີກ ແລ້ວ ພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຄິດຄືກັນກັບນາງ ພຣະອົງໄດ້ຊີ້ໃຫ້ອັບຣາຮາມເຫັນດວງດາວຢ່າງມາກມາຍກ່າຍກອງໃນກາງຄືນ ແລະກໍບອກເຂົາວ່າ ເຈົ້າຈະມີລູກຫຼານເໝືອນກັບດວງດາວເຫຼົ່ານັ້ນ ແຕ່ພັນລະຍາຂອ ງເຂົາບໍ່ເຊື່ອ ນາງຈຶ່ງໄດ້ເຮັດຕາມປະເພນີຂອງຄົນໃນທ້ອງຖິ່ນນັ້ນ ໂດຍການຍົກສາວໃຊ້ຊາວອີຢິບໃຫ້ເປັນພັນລະຍານ້ອຍຂອງອັບຣາຮາມ ແລະໃນທີ່ສຸດ ນາງກໍໄດ້ຕັ້ງຄັນ ແລະຄອດບຸດຊາຍອອກມາ ໂດຍ ຕັ້ງຊື່ວ່າອິດສະມາເອນ ແຕ່ເຖິງປານນັ້ນ ພຣະເຈົ້າກໍບອກວ່າ ເດັກຄົນນີ້ບໍ່ແມ່ນຜູ້ທີ່ຈະຮັບມໍລະດົກແຫ່ງຄວາມເຊື່ອ ແລະ ຊັບສົມບັດຂອງອັບຣາຮາມ ເດັກຄົນນັ້ນຈະຕ້ອງເກີດມາເປັນລູກຂອງນາງຊາຣາ ໃນ ທີ່ສຸດເມື່ອພັນລະຍາຂອງເຂົາຕັ້ງທ້ອງ ອາຍຸຂອງນາງກໍໄດ້ 90 ປີແລ້ວ ແລະເວລານັ້ນອັບຣາຮາມກໍມີອາຍຸໄດ້ 100 ປີ ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າອັດສະຈັນທີ່ຜູ້ຍິງເຖົ້າໆຄືກັບນາງຈະມີລູກໄດ້ ພຣະເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າບໍ່ມີອັ ນໃດເລີຍທີ່ພຣະອົງຈະເຮັດບໍ່ໄດ້ ເຂົາຕັ້ງຊື່ເດັກນ້ອຍຄົນນີ້ວ່າອີຊັກ ຫຼື ໄອຊັກ ຂະນະທີ່ອິດສະມາເອວອາຍຸໄດ້ 13 ປີແລ້ວ ເມື່ອອີຊັກເກີດມາ ບັນຫາຂອງເມຍນ້ອຍເມຍໃຫຍ່ ກໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວນີ້ເກີດເລື່ອງ ບາດໝາງກັນຂຶ້ນ ເມື່ອຊາຣາບໍ່ພໍໃຈອິດສະມາເອວ ແລະ ແມ່ຂອງເຂົາ ນາງຈຶ່ງຍົວະໃຫ້ອັບຣາຮາມໄລ່ນາງໜີອອກຈາກເຮືອນ ລະຫວ່າງກາງທາງ ພຣະເຈົ້າໄດ້ມີເມດຕາແກ່ນາງ ແລະ ລູກ ພຣະອົງໄດ້ສັນຍ າວ່າຈະອວຍພອນໃຫ້ແກ່ອິດສະມາເອວ ເຂົາຈະເປັນເຊື້ອສາຍຂອງອັບຣາຮາມ ແລະ ເປັນບິດາຂອງຄົນຊົນຊາດໃຫຍ່ ຊຶ່ງຕໍ່ມາ ຊາວອາຣັບທັງຫຼາຍຕ່າງກໍເຊື່ອວ່າເຂົາຄືບິດາຜູ້ໃຫ້ກຳເນີດຊົນຊາດເຫຼົ່ານີ້ ໃນຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ກໍເຊື່ອວ່າອິດສະມາເອວຄືລູກຄົນແລກຜູ້ທີ່ມີສັກສີທີ່ຈະໄດ້ເປັນບຸດຕາມຄຳສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າ ອິດສະມາເອວມີລູກ 12 ຄົນ ຂະນະທີ່ຢາໂຄບລູກຊາຍຂອງອີຊັກກໍມີລູກ 12 ຄົນຄືກັນ ເ ຂົາໄດ້ກໍ່ຕັ້ງເປັນຊົນຊາດໃຫຍ່ຄື ອິດສະຣາເອວຕາມຊື່ຂອງຢາໂຄບ ເລື່ອງລາວຂອງຄົນສອງຊາດໜ້າຈະເປັນຍາດພີ່ນ້ອງທີ່ດີຕໍ່ກັນໄດ້ ແຕ່ຫຼັງຈາກທີ່ປະເທດອິດສະຣາເອວໄດ້ແຍກອອກເປັນສອງປະເທດ ປະເທດຝ່າຍເໜືອມີຊື່ວ່າອິດສະຣາເອວ ມີເມືອງຊະມາເຣຍເປັນເມືອງຫຼວງ ສ່ວນປະເທດທາງທິດໃຕ້ມີຊື່ວ່າປະເທດຢູດາ ຊຶ່ງມີເຢຣູຊາເລັມເປັນເມືອງຫຼວງ ຕໍ່ມາປະເທດທາງເໜືອໄດ້ຖືກປະເທດອັດຊີ ເຣຍຍຶດຄອງ ແລະ ນຳພາປະຊາຊົນອັດຊີເຣຍອົບພະຍົບມາຢູ່ໃນອິດສະຣາເອວ ແລະ ກະແຕ່ງງານກັບຄົນອິດສະຣາເອວ ຈົນເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງສາຍເລືອດລົດນ້ອຍຖອຍລົງ ມີການນັບຖືສາສະໜາ ຂອງຊາວອັດສາເຣຍອີກດ້ວຍ ແລະ ກໍຈົນສູນເສຍຄວາມເປັນຊາດໄປໃນທີ່ສຸດ ສ່ວນປະເທດຢູດາ ຊຶ່ງຕໍ່ມາໄດ້ປ່ຽນຊື່ໄປເປັນຢິວ ແລະ ເຂົາກໍພະຍາຍາມຮັກສາຄວາມບໍລິສຸດຂອງເຜົ່າພັນຂອງຕົວເອງໄວ້ໄ ດ້ ບໍ່ຍອມແຕ່ງງານກັບຄົນຕ່າງຊາດ ຮັກສາຂະໜົບທຳນຽມຂອງຕົນເອົາໄວ້ຢ່າງດີ ຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຍິ່ງຍະໂສຂຶ້ນມາ ໂດຍທີ່ບໍ່ຍອມຄົບຄ້າສະມາຄົມກັບຊົນຊາດອື່ນ ເພາະຄວາມຄິດຂອງຄົນຢິວຄິດວ່າ ພວກເຂົາເປັນລູກແຫ່ງຄຳສັນຍາ ເຂົາມັກຈະດູຖູກຢຽດຫຍາມຄົນຊົນຊາດອື່ນວ່າຈະຖືກລົງໂທດ ຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຄົບຄ້າສະມາຄົມກັບໃຜ ມີແຕ່ພັກພວກຂອງຕົນເອງເທົ່ານັ້ນທີ່ເປັນລູກຂອງພຣະເຈົ້າ ດ້ວຍຄວາມຂັ ດແຍ່ງນີ້ ມັນຈຶ່ງເກີດຂຶ້ນນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ໃນສະໄໝຂອງພຣະເຢຊູ ຄວາມຂັດແຍ່ງກໍຍິ່ງເລີ່ມທະວີຂຶ້ນຢ່າງມາກມາຍ ພຣະອົງກໍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຫຼາຍຄັ້ງຫຼາຍຫົນວ່າທຸກຄົນມີສິດເທົ່າທຽມກັນ ແຕ່ກໍບໍ່ສາມ າດທີ່ຈະຕ້ອງປ່ຽນຄວາມຄິດຂອງຊາວຢິວໄດ້ ຈົນກະທັ່ງເມື່ອປີຄຣິດຕະສັກກະຫຼາດ 70 ເມືອງເຢຣູຊາເລັມໄດ້ຖືກກອງທັບໂຣມັນທຳລາຍ ພວກຢິວຈຶ່ງສິ້ນຊາດ ຖືກຂັບໄລ່ອອກໄປຈາກປາແລັດສະຕາຍ ບ້ານເ ມືອງຈຶ່ງຖືກຄົນປາແລັດສະຕາຍຄອບຄອງ ຈົນກະທັ້ງ ພ.ສ. 2490 ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະເທດຂຶ້ນມາໃໝ່ ໂດຍການຍຶດເອົາບ້ານເມືອງທີ່ຊາວປາແລັດສະຕາຍເຄີຍອາໄສຢູ່ ຈົນກໍ່ເກີດສົງຄາມຫຼາຍຄັ້ງຫຼາຍຫົນມາຈົນ ເຖິງເທົ່າທຸກວັນນີ້ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງ ຄວາມກຽດຊັງ ການບໍ່ເຫັນຄຸນຄ່າຂອງຄົນອື່ນນັ້ນແຫຼະ ທີ່ມັນເປັນຕົ້ນຕໍຂອງບັນຫາ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ມາຮອດນີ້ເວລາຂອງພວກເຮົາກໍໝົດລົງພໍດີ ເຮົາຈະພົບກັນໃໝ່ ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ ສະບາຍດີ
ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວຂອງພຣະເຈົ້າ ໂດຍອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວເນາະ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີທ່ານໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອັດເວນຕິດສາກົນ AWR
ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກຄົນໄດ້ອ່ານຟຣີ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທາງລາຍການຂອງເຮົາເທົ່ານັ້ນ ທ່ານກໍຈະໄດ້ປຶ້ມດີໆ ມີສາລ ະໜ້າຮູ້ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານ ຕອນທ້າຍຍັງມີຄຳຖາມໃຫ້ທ່ານຝຶກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບນຳ

lao@awr.org ເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດໃນຄັ້ງໜ້າ ເພາະວ່າໃນລາຍການຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງສຸຂະພາບ ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງ ແລະ ອາຈານສິງຫາກໍຈ ະນຳເລື່ອງລາວຂອງພຣະເຢຊູມານຳສະເໜີ ຢ່າລືມຮັບຟັງໃນລາຍການຄັ້ງໜ້າເດີທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ພ້ອມກັນນັ້ນ ລາຍການຂອງເຮົາຢາກຈະຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນ ຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາ ແລ້ວທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຈະຈັດສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບໃຫ້ທ່ານເພື່ອເປັນການຂອບໃຈ ໄວໆແດ່ເດີທ່ານຜູ້ຟັງ ຟ້າວຂຽນເຂົ້າມາແດ່ ເວລາຂອງເຮົາ ກໍໄດ້ໝົດລົງແລ້ວເນາະ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້ານາງພອນທິບ